ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງ SBS ລາວ ຈົ່ງຊອກຟັງເລື່ອງດີໆ ຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ ໂຄວິດ-19 ມັນປ່ຽນແປງຫຼາຍດ້ານຫຼາຍແນວ ອັນໜຶ່ງທີ່ມັນປ່ຽນແປງໂລກນີ້ໄປໃນແງ່ທີ່ບໍ່ຈົບດີ ແມ່ນທີ່ພໍ່ຕູ້ແມ່ນາຍ ຄົນແກ່ຊະລາຕ່າງໆທັງຫຼາຍ ທີ່ ບໍ່ຄ່ອຍຈະສົນຈິດສົນໃຈກັບອິນເຕີເນັດ ບັດນີ້ ຫັນມາໃຊ້ອິນເຕີເນັດມາກມາຍກວ່າເມື່ອໃດໆ ແຕ່ສຳລັບຄົນທີ່ມາເຮັດມາກະທຳນັ້ນກະທຳນີ້ໃໝ່ໆ ຢູ່ໃນລະບົບອິນເຕີເນັດ ຫຼື ຈະມາເຮັດດັ່ງນັ້ນ ຫຼື ຈະມາເຮັດນັ້ນ ເຮັດນີ້ເປັນຄັ້ງແລກໆ ຫຼື ເປັນບາງຄັ້ງບາງຄາວກໍຕາມ ແມ່ນວ່າອິນເຕີເນັດເປັນບ່ອນທີ່ມີໄພອັນຕະລາຍມາກມາຍຫຼາຍແທ້ໆ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາບໍ່ຮູ້ເຖິງວີ່ແວວທີ່ບົ່ງບອກກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍຕ່າງໆນານາ ການຮູ້ໃຊ້ອິນເຕີເນັດກຳລັງກັບກາຍເປັນຄວາມຊຳນິຊຳນານ ສຳລັບພວກເຮົາທັງຫຼາຍຈະສື່ສານກັນກັບສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວເພື່ອນມິດຂອງພວກເຮົາໄດ້ໃນໄລຍະວິກິດໂຄວິດ-19 ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຊື່ວ່າ Good Things Foundation ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງໃຈບຸນໃຈທານທີ່ດຳເນີນໂຄງການ Be Connected ທີ່ມີລັດຖະບານອອສເຕຣເລຍຄ້ຳຈູນການເງິນ

ຈຳນວນຄົນທີ່ຖືກຕົວະຕົ້ມລວງຫຼອກມີດ້ວຍຄົນຈາກນານາວັດທະນະທຳ ແລະ ນານາພາສາ ແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າປະສົບການກັບສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ ແວນຈີຣີ ທີ່ເປັນການຕົວະຕົ້ມລວງຫຼອກກັນ ນີ້ແມ່ນທີ່ເຮົາໄ ດ້ຮັບສາຍໂທລະສັບທີ່ໂທມາຈາກຕ່າງປະເທດ ການໂທນີ້ດັງຂຶ້ນເທື່ອດຽວແລ້ວໝົດໄປ

ເປັນການກະທຳອາຊະຍາກຳໂດຍການລວງຫຼອກບຸກຄົນສ່ວນຕົວຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ເພື່ອຫາເອົາຂໍ້ມູນອັນມີຄວາມສຳຄັນສ່ວນຕົວຂອງບຸກຄົນ ຍານາງ ຣິຄາດ ຊີ້ແຈງວ່າ ຜູ້ຕົວະຕົ້ມລວງຫຼອກກໍເພິ່ງພາອ າໄສຄວາມເມດຕາສົງສານຄົນທັງຫຼາຍທີ່ມີໃຈສັດທາໄປໃນແງ່ທີ່ຈົບດີ ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເງິນບໍລິຈາກແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງໃຈບຸນ ແຕ່ເງິນນັ້ນຫາຍໄປຊື່ໆ ແລະ ຫາຍໄປເລີຍ

ຕົກເປັນເຫຍື່ອຂອງການຕົວະຕົ້ມໃນດ້ານການເງິນ ອີງຕາມສະຖິຕິຂອງ ACCC ກ່ຽວກັບການລວງຫຼອກຕົວະຕົ້ມໃນດ້ານການເງິນ ແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ມັກຈະເປັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ທີ່ຖືກຕົວະຕົ້ມລວງຫຼອກ ທີ່ເປັນການສູນເ ສຍເງິນຄຳເຖິງ 44 ເປີເຊັນຕໍ່ປີ ມັນມີຂ່າວມີຂ່າວຢູ່ເກືອບເລື້ອຍໆວ່າ ຊາຍຄົນລາວເຮົາທີ່ເປັນອົບພະຍົບຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ພົບພໍ້ຜູ້ສາວໃນສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ຜ່ານທາງອິນເຕີເ ນັດ ແລ້ວມັກຮັກກັນ ແລະ ໄດ້ສົມລົດສົມຫວັງ ຄວາມຮັກຄວາມມັກກັນ ແຕ່ມັນມີຄົນທີ່ພົບພໍ້ຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ຍານາງ Rickard ເວົ້າວ່າ ການຕົວະຕົ້ມລວງຫຼອກ

someone online no matter what sort of terrific relationship is ການຕົວະຕົ້ມລວງຫຼອກໂດຍອາໄສຄວາມມັກ ຕົກເປັນໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງການສູນເສຍເງິນຄຳໃນປີນີ້ ທີ່ມີຫຼາຍກວ່າ 17 ລ້ານໂດລາ Be Connected ເປັນການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ປາກເວົ້າໄດ້ສອງພາສາ ແລະ ເ ປັນກິດຈະການຂອງຊຸມຊົນຄົນ Australian Filipino Community Service ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ບອກສອນກ່ຽວກັບອິນເຕີເນັດໃຫ້ແກ່ຄົນແກ່ຊະລາປະມານ 70 ຄົນ Be Connected ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງອັນໜຶ່ງຂອງອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸ ມຊົນຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ 150 ອັນ ທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງ Be Connected ເປັນນານາພາສາທົ່ວອົດສະເຕຣເລຍ ຍານາງ Corina Dutlow ຜູ້ຕາງໜ້າຜູ້ອຳນວຍການຂອງ Be Connected ເວົ້າວ່າ

ເມື່ອທີ່ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍ Good Things Foundation ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ 26 ເປີເຊັນຂອງຄົນທີ່ແກ່ກວ່າ 65 ປີ ທີ່ບໍ່ເຄີຍໃຊ້ສອຍອິນເຕີເນັດມາກ່ອນຈັກເທື່ອ ແມ່ນວ່າຍານາງ Rickard ເວົ້າວ່າ ຄົນອາຍຸຂັ້ນນີ້ເປັນຄົນທີ່ລະມັດລະວັງທີ່ສຸດກ່ຽວກັບກາ ນຕົວະຕົ້ມຫຼວງຫຼອກຕ່າງໆ

ທີ່ຕິດໂຕະ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າຢູ່ບ້ານໃນມື້ເວັນ ແລະ ພວກເຂົາເຈົ້າມີເງິນມີຄຳເລັກນ້ອຍຈາກການທີ່ໄດ້ທ້ອນມາ ແລະ ຈະມີຊັບສິນຈາກບ້ານເຮືອນ ອັນທີ່ພາໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຖືກເຈາະຈົງໃສ່ໂດຍນັກຕົວ ະຕົ້ມຫຼວງຫຼອກຕ່າງໆ ນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຍານາງຄົນນີ້ທີ່ເປັນຄົນບຳນານໃນລັດ Queensland ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ຍານາງໃຫ້ລາຍລະອຽດຂອງຍານາງກ່ຽວກັບທະນາຄານຂອງຍານາງແກ່ຄົນແປກໜ້າຜ່າ ນທາງໂທລະສັບ ທີ່ທຳທ່າເປັນຜູ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອັນໜຶ່ງ ໂດຍທີ່ຍານາງຄິດວ່າຍານາງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ມູນຫຍັງຫຼາຍໄປ ຍານາງເລີຍຍິນດີຈ່າຍເງິນເລັກນ້ອຍໃຫ້ຜ່ານທາງໂທລະສັບ ແຕ່ໃນບໍ່ຊ້າ ຍານາງ I thought no, that sounds a bit fishy to me, and that's when I just raced into the bank.
ຮູ້ວ່າມີສິ່ງຜິດປົກກະຕິເກີດຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງທີ່ຍານາງຫາກໍປົງໂທລະສັບ ຄືວ່າເງິນ 5,000 ໂດລາໃນບັນຊີຂອງຍານາງຖືກໂອນອອກໄປຈາກບັນຊີນັ້ນໂລດ ໂຊກດີແດ່ ຄືວ່າຍານາງຄົນນີ້ໄປຫາທະນາຄານຂອງຍານາ ງໂດຍໄວພາຍຫຼັງການຮັບໂທລະສັບນັ້ນ ການໄປຫາທະນາຄານຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນເຮັດໃຫ້ທະນາຄານຂອງຍານາງສາມາດລົບລ້າງການໂອນເງິນນັ້ນໄດ້ທັນເວລານາທີ ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຍານາງເວົ້າວ່າ ເມື່ອເງິນອອກໄປຈາກປະເທດອົດສະຕຣາເລຍແລ້ວແມ່ນເອົາຄືນບໍ່ໄດ້ ວ່າຊັ້ນ ຍານາງ Rickard ເວົ້າວ່າ ມັນບໍ່ຄ່ອຍຈະມີທີ່ຜູ້ຕົກເປັນເຫຍື່ອຈະສາມາດເອົາເງິນຄືນໄດ້

ແຕ່ການຕົວະຕົ້ມຕົວະຫຼອກກັນຢ່າງຈາຮີດ ແລະ ໂດຍກົງຕິ ແຮ່ງເປັນສິ່ງທີ່ຫ່ວງໃຍນຳ ຄືເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນມາຫຼາຍປີກ່ອນນີ້ມີຢູ່ວ່າ ຊາຍຄົນແກ່ຄົນໜຶ່ງໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ໄປບ້ານເກີດເມືອງນອນຂອງຕົນໃນ ປະເທດຄອມມູນິດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລ້ວພົບສາວນ້ອຍ ສາວນ້ອຍດັ່ງກ່າວນັ້ນຊວນຊຸມເຫຼົ້າກັນ ກຶກໆ ອຶກ ຄຶກ ກຶກ ກຶກ ກຶກ ຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈັກວ່ານອນຫຼັບຍາມໃດ ຕື່ນມາ ຜູ້ກ່ຽວເຫຼືອແຕ່ສ ະລິບ ຈັກສາຍຄໍຄຳ ສາຍແຂນ ປລັກ ໂມງລາຄາແພງ ເງິນໃນກະເປົາ ແມ່ນວ່າຫາຍກ້ຽງ ແຕ່ເຖິງແມ່ນວ່າເລື່ອງນີ້ຈະເປັນຄວາມຈິງກໍຕາມ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະຫງວນຊື່ຂອງບຸກຄົນດັ່ງກ່າວໄວ້